بەلكى بۇنىڭغا چوڭقۇر مەنا ھەمدە زور ئىزگى ئۈمىد ئارزۇلىرى يوشۇرۇنغان بولىدۇ.
بىز ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كۈلتۈر ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىمىزدە ئەڭ قىممەتلىك بۈيۈك ئىنسانلىرىمىزغا مەيلى ئۆز ئىچىمىزدىن بولسۇن مەيلى قېرىنداش مىللەتلەردىن ياكى چەت ئەللىك بىزگە مۇھىم خىزمەت قىلغان شەخسلەرگە بولسۇن ئۆزىمىزنىڭ كىيىم كېچەك سىمۋوللىرىدىن ھېسابلانغان بادام دوپپا يازلىق تون كۈز قىش ئايلىرىدا بولسا قىشلىق تون تۇماق كىيگۈزۈش ئادىتى ئەگەر خانىم قىزلاردىن بولسا ئاغاغا كۆينەك ۋە گۈللۈك دوپپا يەنى چىمەن دوپپا كىيگۈزۈش ئادىتىمىز تارىختىن بېرى داۋام قىلىپ كەلمەكتە بۇ بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ شۇ ئېسىل كىشىلەرگە، مۆھتەرەم كىشىلەرگە، ئەڭ قىممەتلىك كىشىلەرگە نىسبەتەن بىر ھۆرمىتىنى، ئېھتىرامىنى بىلدۈرىدىغان مۇھىم بىر ئادەت. بىزگە ناھايىتى مۇھىم خىزمەتلەردە بولغان، بىز كۆپ ھۆرمەت قىلىدىغان، شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا مۇھىم ھەسسە قوشقان بۇ ئادەت ھازىرغا قەدەر داۋام قىلىپ كېلىۋاتماقتا. بۇنىڭ بىلەن بىر تەرەپتىن ئۆزىمىزنىڭكى كىيىم كېچەك كۈلتۈرىمىزنى تونۇتىمىز ئۇيغۇرلارنىڭ سىمۋوللۇق خاراكتېرىدىكى بۇ كىيىمىنى تونۇتىمىز ئىككىنچى بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا بولغان ئالىي ئېھتىرامىمىز ھۆرمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز. ئەنە شۇنداق گۈزەل ئىزگۈ ئارزۇلار ئوتتۇزىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ئىپادىلەندى.

ئۇنىڭغا تون كىيدۈرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ قارىشىچە، ئۇلار ئۇيغۇر مىللىي ئۆرپ-ئادىتى بويىچە گىرىشمەن ئەپەندىگە تون كىيدۈرۈپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ رەھمىتىنى ئېيتقان ۋە ئۇنىڭدىن جۈملىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىدىن كۈتكەن ئۈمىدلىرىنى ئىپادە قىلغان.
كارل گرېشمەنگە بۇ توننى كىيگۈزۈش، بۇ مۇكاپاتنى بېرىش ئارقىلىق ئامېرىكا خەلقىگە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ۋە شۇنداقلا دۇنيادا دېموكراتىيەنى ھىمايە قىلىدىغان، ئىنسانپەرۋەرلىكنى، ئادالەتنى ياقلايدىغان ئىنسانلارغا، جۈملىدىن ئامېرىكا خەلقىگە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر مىننەتدارلىقىنى ئىپادىلەش، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر ۋاپاكار، ياردەم قىلغان ئىنسانلارغا ھەر زامان شۈكرانىلىرىنى، مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرەلەيدىغان بىر ئېسىل ئەنئەنىسىنىڭ بارلىقىدىن ئىبارەت بۇ مېساژنى بېرىش مەقسىتى بىلەن بۇ مۇكاپاتنى بەردۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىز يەنە ئامېرىكا خەلقىدىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن بۇ سىمۋوللاشقان بىر شەخسكە بۇ مۇكاپاتنى بېرىش ئارقىلىق تېخى بۈگۈن شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا نىسبەتەن يېتەرلىك شەكىلدە دۇنيانىڭ ئىگە چىقمايۋاتقانلىقىنى شۇنىڭغا ئامېرىكا خەلقىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا كونگرېسسىنىڭ بىزگە تېخىمۇ ئىگە چىقىشى بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە كېلىشى بۇنىڭ پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ جۈملىدىن دېموكراتىيە ئىنسان ھەقلىرى قىممەت قارىشىنى ئۆزىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق قىممەت قاراشلىرى دەپ بىلگەن ئامېرىكا جەمئىيىتىنىڭ، ئامېرىكا خەلقىنىڭ بىردەك ھەرىكەتكە كېلىپ، باشقا دۆلەتلەرنىمۇ بۇ ئارقىلىق ئۈلگە ئېلىپ، بۇ شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكى، ھەققانىيىتى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرىنى قوللاش، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭ ئازاد ئەركىن دۆلەتلەر، مىللەتلەر قاتارىدا دۇنيادىكى يېرىنى ئېلىش جەھەتتە بىزگە بۇلارنىڭ ياردىمىنىڭ تېخى داۋاملىق لازىم بولىدىغانلىقىنى، بۇ مەسئۇلىيەتنى ھېس قىلدۇرۇشنىڭ ناھايىتى زۆرۈرلۈكىنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ بۇ توننى كىيگۈزدۇق. كارل گېرشمان ئەپەندى ئامېرىكا دۆلەتلىك دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش فوندىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىپ پېنسىيىگە چىققۇچە بولغان پۈتكۈل خىزمەت ھاياتىنى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيە ئىشلىرىنى راۋاجلاندۇرۇشقا بېغىشلىغان كارل گېرشمان ئەپەندى ئۆزى باش بولۇپ بىر قىسىم ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن ۋە مەنىۋى جەھەتتىن قوللاش ئارقىلىق ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ خەلقئارالىشىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئىدى.
كارل گېرشمان ئامېرىكا دۆلەتلىك دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش فوندىنىڭ رەئىسى بولۇپ خىزمەت قىلغان ئوتتۇز يىلغا يېقىن ۋاقىت جەريانىدا دۇنيادا دېموكراتىيەنى قانات يايدۇرۇش، پىكىر ئەركىنلىكىنى قانات يايدۇرۇش، بىزگە ئوخشاۋاتقان، ئېزىلىۋاتقان، ئازاب چېكىۋاتقان خەلقلەرنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى قوغداش جەھەتتە كۆپ خىزمەتلەرنى قىلغان، خەلقئارانىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىغا ئېرىشكەن سىمۋولغا ئايلانغان بىر شەخس. شۇنىڭغا دېگىنىمىزدىكىدەك بۈگۈن نۇرغۇنلىغان دېموكراتىك دۆلەتلەردە كارل گرېشمەننىڭ ئىسمى يادقا ئېلىنىۋاتىدۇ. بولۇپمۇ مۇشۇ شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ دېموكراتىك ئۆتۈش جەريانلىرىدا بولسۇن، ۋە نۇرغۇنلىغان ئافرىقا لاتىن ئامېرىكىسىدىكى دىكتاتور دۆلەتلەردىكى ئازاب چېكىۋاتقان خەلقلەرنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن بولسۇن بۇ كىشى نۇرغۇن خىزمەتلەرنى قىلغان شۇ جەرياندا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن ھەققانىيىتى ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە بىزنىڭ بىر ئاۋازىمىز بولۇش ياڭغۇز ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى ماددىي جەھەتتىن قوللاپ قالماي، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر ئاۋازى بولۇش، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى دۇنياغا بىلدۈرۈش جەھەتتىمۇ بىزگە كۆپ خىزمەت قىلغان بىر شەخس. شۇنىڭغا بىز بۇ مۇكاپات ئارقىلىق ئۇ كىشىنىڭ شەخسىگە بولغان ۋە بۇ كىشى ئارقىلىق ئامېرىكا خەلقىگە، ھۆكۈمىتىگە بولغان

يېقىنقى يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيان يەنە باشقىچە سىياسىي مەزمۇندىمۇ داۋاملاشقان بولۇپ، ئالدى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرى بولغان سەيپىدىن ئەزىز باشچىلىق قىلغان ئۆمەك بېيجىڭدىكى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دۆلەت قۇرۇشنى قارار قىلىدىغان سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى يىغىنىغا قاتنىشىپ، ماۋزېدۇڭغا ئۇيغۇر ئەنئەنىسى بويىچە تون كىيدۈرۈشىدۇر. ئەنە شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغان ۋە تۈرلۈك باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھۆرلۈككە بولغان ئىنتىلىشىنى يوقاتقان خىتاي كومپارتىيەسى گېنېرالى ۋاڭ جېن، پېڭ دېخۇەيلەر، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ دۆلەت رەھبەرلىرى جوۋ ئېنلەي، جۇ دې، دۇڭ بىۋۇ ۋە باشقىلاردىن تارتىپ تاكى ھازىرغىچە ئۇيغۇرلارنى لاگېرغا سولاش سىياسىتىنى يۈرگۈزگەن شى جىنپىڭغىچە ئىزچىل ئۇيغۇر دوپپىسى تەقدىم قىلىندى. پىروفېسسور سۇلتان مەھمۇت ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي رەھبەرلىرىگە بۇ خىل تون كىيدۈرۈش ۋە دوپپا تەقدىم قىلىش ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئارزۇسىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ، بۇ بىر مىللىي ئەنئەنە سۇيىئىستېمال قىلىنغان سىياسىي ئويۇندىن ئىبارەت ئىدى. كەيگۈزۈلگەن خىتاينىڭ بەزى رەھبەرلىرىگە خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ رەھبەرلىرى كەيگۈزۈش، بۇ پۈتۈنلەي شۇ ياكى شۇ يەردىكى رەھبەر رەھبىرى خىتاي رەھبىرى كادىرلىرىنىڭ ئۆيىنىڭ بېشىدا كەيگۈزىسەن دەپ ئەندى شۇ كۆرسەتمە بېرىش بىلەن كەيدۈرۈلگەن ياكى ئۆزى شۇنىڭغا خۇشامەت قىلىپ شۇنىڭدىن بىر ئەمەل كۈتۈپ شۇنىڭدىن بىر مەنپەئەت كۈتۈپ كەيدۈرۈلگەن بىر دوپپا ۋە تونلاردىن ئىبارەت بۇنى بىز ئۇيغۇر خەلقىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ دەپ ئېيتالمايمىز ئۇ ئۇيغۇر خەلقىگە ھېچقاچان ۋەكىللىك قىلالمايدۇ دوپپا تونلارنى كەيگۈزگەن بىلەن ئۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى كەيگۈزگەن دوپپىسى تونى ئەمەس بۇ پەقەت شۇ شەخسلەرنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان بىر ئەھۋال. ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى تارىخشۇناس پروفېسسور ئابلەت خوجايېۋنىڭ قارىشىچە، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ئۆزبېكىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى رەھبەرلىرىمۇ موسكۋادىكى ستالىن ۋە باشقا ھەم كېيىنكى كوممۇنىست رەھبەرلىرىگە ئەنە شۇنداق تون كىيدۈرۈش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي مەنپەئەتلىرىنى ئورنى قاتارلىقلارنى قوغداشقا ئۇرۇنغان. خىتايدىكى بۇ خىل تون كىيدۈرۈش ياكى دوپپا تەقدىم قىلىش قاتارلىقلار مۇددىئا جەھەتتىن ئوخشاشلىققا ئىگە. سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن بۇ جەرياننى پەقەت بىر تەرەپتىن سېلىشتۇرسا بولىدۇ. چۈنكى، باشلىقنىڭ ئالدىدا، دېمەك، ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدىغان ئەمەلدار ئۆزىنىڭ بىرىنچىدىن، ئەمەلدە ياخشى ئولتۇرۇش كېرەك، يەنى باشلىققا ياخشى كۆرۈنۈش كېرەك. باشلىققا ساداقەتلىكىنى بىلدۈرۈش كېرەك. مانا شۇ نۇقتىئىنەزەردىن دېمەك بۇنى سېلىشتۇرسا بولىدۇ. بۇ ئەندى شەرقىي تۈركىستاندىكى باشلىقلارنىڭ ماۋۇ كېيىنكى دەۋرىدىكى خىتاي خەلق رېسپۇبلىكىسى تەشكىل تاپقاندىن كېيىنكى دەۋرىدە مەسىلەن سەيپىدىن ئەزىز ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى باشلىقلار پېكىنگە بېرىپ بېيجىندىكى باشلىقلارغا، ئەمەلدارلارغا تون كىيدۈرۈش، دوپپا كىيدۈرۈش، بۇ نەرسىلەر ھەممىسى بۇنىڭ تېگىدە بىر تەرىپى ئۆرپ-ئادەت بولسا، ئىككىنچى تەرىپى ياخشى كۆرۈنۈش، ئۆزىنىڭ ساداقەتلىكىنى بىلدۈرۈش. ئوتتۇزىنچى نويابىر كۈنى ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيە ھەرىكەتلىرىنى قوللىغان كارل گرىشمەن ئەپەندىگە تون كىيدۈرۈش، يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇنىڭغا چىن يۈرىكىدىن رەھمىتىنى بىلدۈرۈشكە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز كېلەچىكىگە، ئۆزلىرىنىڭ كەلگۈسىدىكى ئەركىن ھاياتىغا بولغان ئارزۇلىرى سىڭگەن ئىدى. كارل گرىشمەن ئەپەندىمۇ ئۇيغۇرلارغا مىننەتدارلىقىنى ئىپادىلەپ سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ ھەقلىق بىر دەۋا ئىكەنلىكىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۈگۈن ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭ توختىتىلىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، ئۇيغۇر دەۋاسىنى داۋاملىق قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. دېمەك، يېقىندىن بۇيان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئۆز ئەنئەنىسى بويىچە ئۆزلىرى ئارىسىدىن چىققان، ئۆز خەلقىگە ھەسسە قوشقان ئۇيغۇر ئەربابلىرىغا تون كىيدۈرۈپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكى، ئىنسانىي ھوقۇقلىرىنى قوغداش يولىدا كۈچ چىقارغان، ئۇيغۇر خەلقىنى قوللىغان ئامېرىكا ۋە باشقا ئەللەردىكى بىر قىسىم دۆلەت ئەربابلىرى، پارلامېنت ئەزالىرى، ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى ۋە مۇتەخەسسىسلىرىگىمۇ قىممەتلىك تون ۋە دوپپىلارنى تەقدىم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئۆز مىللىي ئۆرپ-ئادىتىنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتى ۋە مەقسەتلىرىنى ئىپادىلىمەكتە.